ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນອັງຄານ ວັນທີ 6 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ໄມຊູລີ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະກຳກັບການອ ອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ສຸພັດຕາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ທຳລາຍໂບດຄຣິສຕຽນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທາງການລາວເລັ່ງກວດສອບຄລິບວິດີໂອທີ່ ມີຄົນງານຖືກທຸບຕີ ອົງການຢູເນສໂກເປັນຫ່ວງເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ທາງການລາວແຈ້ງເຕືອນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ລະວັງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບ ຟັງຂ່າວໂດຍລະອຽດ
ເມື່ອເວລາປະມານ 10 ໂມງ 30 ຂອງວັນທີ 4 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສະມາຊິກ ຈຳນວນ 15 ຄົນ ຢູ່ບ້ານກະລືມວັງແຄ ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍນາຍບ້ານ ປກສ ບ້າ ນ ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມບ້ານ ແລະ ສະມາຊິກປະມານ 40 ຄົນ ໄດ້ພາກັນບຸກລຸກໄປມ້າງເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງໃນເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຊາວຄຣິສຕຽນຈຳນວນຫຼາຍຄົນ ກຳລັງປະກອບພິທີນະມັດສະການພະເຈົ້າປ ະຈຳສັບປະດາຢູ່ ພ້ອມທັງຈູດເຜົາພະຄຳພີ ແລະ ປຶ້ມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທີ່ມີການເຊື່ອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນຢູ່ເຂດບ້ານ ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍໄດ້ມີຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງຖ່າຍຄລິບວິດີໂອ ແລະ ຮູບພາບໄວ້ ພ້ອມທັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊາວຄຣິສຕຽນລາວທີ່ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຊາວຄຣິສຕຽນຈຳນ ວນຫຼາຍຄົນ ກຳລັງປະກອບພິທີນະມັດສະການພະເຈົ້າຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຖືກກຸ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານ ບຸກລຸກ ແລະ ມ້າງເຮືອນທັນທີ ເຮັດໃຫ້ຊາວຄຣິສຕຽນພາກັນແຕກຕື່ນ ຕ້ອງໄດ້ແລ່ນໜີອອກຈາກເ ຮືອນ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຕອບໂຕ້ໄດ້ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 5 ກຸມພານີ້ວ່າ ຂະເຈົ້າມາບຸກ ແລະ ມ້າງເລີຍໃດ໋ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ວັນອາທິດ ຕອນເວລາ 10 ໂມງເຄິ່ງ ລະຂະເຈົ້າມາໂຈມຕີເລີຍ ທັງ ອ່າ ໃນບ້ານ ທັງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມ ໝົດບ້ານ ລະຂະເຈົ້າມາເຮັດໃນໝົດກຸ່ມໝູ່ບ້ານເລີຍ ຂະເຈົ້າມາທຳລາຍ ຊາວຄຣິສຕຽນອີກທ່ານໜຶ່ງທີ່ເຫັນເຫດການນີ້ກ່າວວ່າ ສາເຫດທີ່ກຸ່ມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານໄດ້ລົງມືເຮັດແນວນັ້ນ ກໍຍ້ອນບໍ່ພໍໃຈທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສາສະໜາຄຣິສຕຽນຢູ່ເຂດບ້ານ ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດເຫດການດັ່ງກ່າວ ຊາວຄຣິສຕຽນລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍໄດ້ໄປແຈ້ງຄວ າມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເທື່ອ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ
ຖືກມ້າງເຮືອນບໍ ເອີ ພີ່ ເຂົາກໍອັນນັ້ນແລ້ວ ເຂົາກໍບໍ່ມັກພີ່ນ້ອງເຊື່ອພະເຈົ້ານີ້ແຫຼະ ພີ່ນ້ອງກໍໄປແຈ້ງໄວ້ແລ້ວ ເຮົາຊິແກ້ໄຂ ເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄປເບິ່ງ ອັນນີ້ກໍພີ່ນ້ອງຊິລົງໄປດຳເນີນຕໍ່ອີກ ຊາວຄຣິສຕຽນທີ່ຂໍສະຫງວ ນຊື່ແລະສຽງໄດ້ກ່າວວ່າ ກ່ອນໜ້າທີ່ຈະເກີດເຫດການດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວັນທີ 27 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມບ້ານກະລຶມວັງແຄ ໄດ້ເອີ້ນຊາວຄຣິສຕຽນລາວຈຳນວນ 6 ຄອບຄົວໄປພົບປະ ພ້ອມກັບ ມີການຕໍ່ວ່າພີ່ນ້ອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການປະກອບພິທີນະມັດສະການພະເຈົ້າຕື່ມອີກ ແລະ ກໍໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຖ້າມີການພົບເຫັນອີກ ກໍຈະມ້າງເຮືອນຖິ້ມ ຈົນກະທັ່ງມາເກີດເຫດການດັ່ງກ່າວ ກ່ຽ ວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງຫ້ອງການ ປກສ ເມືອງຊົນນະບູລີ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວພຽງແຕ່ວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງດຳເນີນການແກ້ໄຂ ຢູ່ ແຕ່ບໍ່ສະດວກໃຫ້ຮູ້ເຖິງລາຍລະອຽດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງຊົນນະບູລີ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສະດວກໃຫ້ສຳພາດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທາງດ້ານຊາວຄຣິສຕຽນລ າວຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຄຣິສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດ ທີ່ຮັບຮູ້ຂ່າວນີ້ຜ່ານການເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ກໍຮູ້ສຶກສະຫຼົດໃຈທີ່ຍັງເກີດເຫດການບໍ່ດີຕໍ່ຊາວຄຣິສຕຽນລາວ ແລະ ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ການເດີນທາງເຂົ້າໄປ ຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງໃນເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍ ເພາະວ່າທາງຂັ້ນບ້ານບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຄຣິສຕຽນລາວຈາກຕ່າງຖິ່ນເຂົ້າມາໃນເຂດບ້ານ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອໍ ກະໄດ້ເຫັນຢູ່ ເຂົາລົ ງຄລິບ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລະອຽດຄືກັນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໂທຖາມພີ່ນ້ອງທາງນັ້ນ ພີ່ນ້ອງອັນນັ້ນເມືອງພີນເຂົາເຄີຍໄປຢູ່ທາງນັ້ນ ເອີ ເຄີຍໄປເຄີຍມາ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຍາດຢູ່ດອກ ແຕ່ວ່າຍາດໄປເອົາແນວນັ້ນແຫຼະ ຊາວຄຣິສ ຕຽນລາວແຂວງສະຫວັນນະເຂດກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານໃນຫຼາຍບ້ານຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຍັງຄົງມີການຊອກຫາໂອກາດປາບປາມຊາວຄຣິສຕຽນລາວ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດບ້ານທີ່ມີການເ ຊື່ອຖືຜີ

ສຳລັບບ້ານກະລຶມວັງແຄ ກໍເຄີຍເກີດເຫດການບໍ່ເພິງປະສົງຕໍ່ຊາວຄຣິສຕຽນມາແລ້ວໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ເປັນຕົ້ນເມື່ອວັນທີ 15 ມີນາ ປີ 2020 ອາຈານສີທົນ ທິບພະວົງ ຄູສອນສາສະໜາຄຣິສຕຽນລາວ ເຜົ່າກະຕາງ ຫຼື ເຜົ່ າບຣູ ອາຍຸ 34 ປີ ຢູ່ບ້ານກະລຶມວັງແຄ ໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກຸ່ມບ້ານພາກັນຈັບໂຕໄປ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ປະລະຈາກການເຊື່ອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ແຕ່ອາຈານສີທົນບໍ່ຍອມ ຈຶ່ງນຳໂຕໄປຂັງຄຸກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ ນກໍໄດ້ຖືກນຳໂຕຂຶ້ນສານ ແລະ ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກເປັນເວລາ 1 ປີ ຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງຫຼັກ 6 ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ໃນຂໍ້ຫາແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປັ່ນປ່ວນສັງຄົມ ພ້ອມທັງປັບໃໝອີກ 4 ລ້ານກີບ ຈົນຮອດວັນ ທີ 9 ເມສາ ປີ 2021 ອາຈານສີທົນໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕອອກຈາກຄຸກ ພາຍຫຼັງຖືກຄຸກເປັນເວລາ 1 ປີ
ປະມານວັນທີ 4 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ໂອວັນ ແກ້ວມີໄຊ KMX ຊາວລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄລິບວິດີໂອມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 1 ນາທີ 48 ວິນາທີ ທີ່ບັນທຶກຈາກ TikTok ຂອງຜູ້ໃຊ້ຊາວຈີນຊື່ Boy Love 007 ຜ່ານບັນຊີເຟສບຸ ກຂອງໂຕເອງ ໂດຍເນື້ອຫາຄລິບວິດີໂອບໍ່ໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດວ່າແມ່ນໃຜ ເຮັດອີ່ຫຍັງ ຍາມໃດ ແລະ ແນວໃດ ລະບຸພຽງຂໍ້ຄວາມວ່າ ຄວາມກົດດັນມີທຸກຮູບແບບ ຈັ່ງແມ່ນຊາດ ອຳນາດຂອງເງິນໂດລາ ແລະ ເຊັກອິນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຂະນະທີ່ຊາວລາວຫຼາຍຄົນຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເປັນພາບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄົນຈີນຕົບຕີຄົນລາວເພດຊາຍທີ່ເປັນໄຂ້ ຫຼືວ່າຄົນລາວເມົາບໍ່ຕື່ນໄປເຮັດວຽກ ຕໍ່ກັບຄລິບ ວິດີໂອດັ່ງກ່າວ ຊາວລາວທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ມີຈຳນວນຜູ້ຄົນກົດໄລເຖິງ 8,000 ກວ່າຄັ້ງ ຈຳນວນຜູ້ຄົນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເຖິງ 4,000 ກວ່າຄັ້ງ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ຄົນແຊຄລິບວິດີໂອນີ້ເຖິ ງ 6,000 ກວ່າຄັ້ງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄລິບວິດີໂອດັ່ງກ່າວໄປເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງເລັ່ງກວດສອບ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຕື່ມພາຍຫຼັງ ຕາມຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 5 ກຸມພານີ້ວ່າ ອ່າ ດຽວອາດຈະໃຫ້ເຂົາເຊັກເບິ່ງກ່ອນວ່າມັນໂຕເກົ່າອະ ໂຕໃໝ່ອະ ຫຼືວ່າມັນຢູ່ເຂດເຮົາ ຫຼືມັນຢູ່ໃສບໍ່ຮູ້ເທື່ອ ອັນນີ້ຄົນລາວເຮົາຢູ່ໃນ ເຂດນີ້ແທ້ບໍ່ ອັນນັ້ນ ເພາະວ່າເຮົາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າມັນຢູ່ໃສແທ້ເທື່ອ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນກຳລັງເຊັກຢູ່ເດີ້ ລາຍລະອຽດແລ້ວເປັນແນວໃດແລ້ວ ເພິ່ນຫາສິແຈ້ງໃຫ້ຕື່ມ ຄົນງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ກ່າວວ່າ ໂຕເອງໄດ້ເຫັນຄລິບວິດີໂອແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຢູ່ຕຶກໃດ ຍ້ອນຕຶກຢູ່ພາຍໃນເຂດນີ້ມັນມີຫຼາຍ ແລະ ຄລິບວິດີໂອຖືກບັນທຶກພຽງແຕ່ໃນຫ້ອງນອນ ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າບ່ອນໃດ ພ້ອມຢັ້ງຢືນວ່າ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຍັງມີຄົນຈີນໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນຳຄົນລາວຢູ່ ໃນນັ້ນມີບາງບ່ອນປິດບັງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນຳຄົນລາວນຳດ້ວຍ ດັ່ງທ່ານຂະຫຍາຍຄວາມຕໍ່ວິທະ ຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຈ້າແຫຼະ ມັນຢູ່ໃນຫັ້ນນະ ກໍເບິ່ງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ຮູ້ຄືກັນ ມັນຫຼາຍຕຶກ ກໍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຕຶກໃດ ກໍໜ້າຈະມີຢູ່ ແຕ່ວ່າບາງບ່ອນເຂົາກໍຈະປິດບັງໄວ້ ບາງບ່ອນເຂົາກໍຈະແຊຄລິບ ຖ່າຍຄລິບອອກ ມາຈັ່ງຊີ້ນະ ຄລິບຫຼຸດຈັ່ງຊີ້ ໂອ້ ຕອນເບິ່ງຫັ້ນມັນກໍ ບາງຄົນເຂົາກໍ ເມັ້ນໄປບອກວ່າແມ່ນນັ້ນເປັນຈີນຕີຈີນ ບໍ່ແມ່ນລາວເດ້ ບາງຄົນກໍວ່າເປັນລາວ ບາງຄົນກໍວ່າ ເອີ ລາວເປັນໄຂ້ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນໜ້າຈ ະມີ 100% ຢູ່ ຫຼານເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫັ້ນ ກໍຫຼານກະລົມໃຫ້ຟັງວ່າ ມີຫ້ອງຂັງ ຫ້ອງນັ້ນຫ້ອງນີ້ ຂັງໄວ້ ເຂົາເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ວ່າຈັ່ງໃດລະ ຂັງໄວ້ຈັ່ງຊີ້ ທໍລະມານບໍ່ແກ
ຂະນະທີ່ອະດີດຄົນງານລາວຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳກ່າວວ່າ 2 ປີກ່ອນທີ່ໂຕເອງເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຈະພົບເຫັນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດນັ້ນແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເ ຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຫາກມີກໍລະນີການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ເວົ້າຕາມຄວາມຈິງຄືອຳນາດເງິນຂອງຄົນຈີນທີ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ມີຫຼາຍກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອເຫຍື່ອທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແຮງ ດັ່ງທ່ານກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ເຊິ່ງບ່ອນທີ່ມີຄົນຈີນຕີຄົນລາວ ກໍເປັນຍ້ອນຄົນລາວບໍ່ເຂົ້າເຮັດວຽກຕາມເວລາທີ່ຄົນຈີນກຳນົດ ແລະ ຖ້າຄົນງານລາວໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຖືກກົດຂີ່ດ້ານແຮງງານ ເປັນຕົ້ນ ເຮັດວຽກແລ້ ວບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ກໍສາມາດແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳໄດ້ໂລດ ດັ່ງຍານາງກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ອັນເຫັນຄລິບວິດີໂອຫັ້ນ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຂຽນລາຍລະອຽດນະ ແຕ່ເບິ່ງຄື ແບບ ຄືຄົນເຮັດວຽກ ເຄີຍໄປວຽກບໍ່ທັນຫຍັງປະມານນີ້ ເຄີຍໄປ ຖ້າບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ ອັນນີ້ມັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຜູ້ດຽວກັບຂ້າງເທິງ ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຮູ້ວ່າຄລິບວິດີໂອທີ່ເປັນກະແສຢູ່ໃນຕອນນີ້ ແມ່ນໃຜຕີໃຜ ຍາມໃດ ແລະ ແນວໃດ ສາມາດແຈ້ງລາຍລະອຽດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳໄດ້ເລີຍ
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກຳລັງປະເຊີນກັບໄພຄຸ ກຄາມຢ່າງໜັກຈາກການພັດທະນາໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກຂອບເຂດມໍລະດົກໂລກໄປທາງເໜືອປະມານ 25 ກິໂ ລແມັດ ຕໍ່ໄພຄຸກຄາມດັ່ງກ່າວ ອົງການຢູເນສໂກ ກໍມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍເລື່ອງ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມ ທິວທັດ ວັດທະນະທຳພາຍໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກສູນຫາຍໄປ ຈຶ່ງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ລັດຖ ະບານລາວສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ມໍລະດົກໂລກ ຫຼື HIA ຢ່າງລະອຽດຮອບດ້ານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຊັບສິນ ມໍລະດົກໂລກ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມມໍລະດົກໂລກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່ າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 5 ກຸມພານີ້ວ່າ
ຍັງບໍ່ແລ້ວກັນຈັກເທື່ອ ເພາະຢູເນສໂກ ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈຢູ່ໃດ໋ ມັນມີການກ່າວທວງເນາະ ໃຫ້ມີການສຳຫຼວດ ແລະ ປະເມີນບົດ HIA ຫັ້ນນະ ຄັ້ງທີ 3 ແລ້ວ ທີ່ເຕືອນມານະ ບາດເວລາສ້າງເຂື່ອນແລ້ວ ສິຕາມນ້ ຳ ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຈັກບ້ານຈັກເຮືອນ ມັນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫັ້ນນະ ມີບັນຫາຕໍ່ກັບການຈະລາຈອນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າສູ່ ອັນນ່າ ຕົວເມືອງນີ້ ທ່ານກ່າວ ຕື່ມວ່າ ອົງການຢູເນສໂກ ຕ້ອງການບົດສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ມໍລະດົກໂລກ ທີ່ເປັນການສຶກສາຢ່າງລະອຽດຮອບດ້ານຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານລາວກໍຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ໄດ້ວ່າ ໂຄງ ການພັດທະນາໃດໆ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບສິນມໍລະດົກໂລກ ຫຼື ເມື່ອເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບຜົນກະທົບແນວໃດ ແລະ ຕ້ອງຮັບມືຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດນຳດ້ວຍ ທ່ານ ໂທ ມັສ ມອລລາສ ໂຄສົກອົງການຢູເນສໂກ ຕອບຄຳຖາມຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ທາງອີເມວ ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກະດາ ປີ 2023 ນີ້ວ່າ ສປປລາວ ໄດ້ສົ່ງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຫຼື HIA ໃຫ້ແກ່ຢູເນສໂກຫຼາຍສະບັບ ໃນປີ 2021 ແລະ ປີ 2022 ພາຍຫຼັງການຫາລືກັນລະຫວ່າງ ສປປລາວ ຢູເນສໂກ ແລະ ອົງການອະນຸຮັກ ສະຖານທີ່ສາກົນ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ສົ່ງບົ ດປະເມີນຜົນກະທົບສະບັບໃໝ່ໃຫ້ ເຊິ່ງບົດປະເມີນໃໝ່ນີ້ ໄດ້ຮັບການສຶກສາສຳຫຼວດຜົນກະທົບ ດ້ວຍນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ແລ ະ ຄຳແນະນຳຂອງຢູເນສໂກທຸກຢ່າງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຢູເນສໂກກໍຍັງເປັນຫ່ວງ ແລະ ຍັງຈະຕິດຕາມເບິ່ງການປົກປັກຮັກສານະຄອນຫຼວງພະບາງຕໍ່ໃນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 45 ເມື່ອວັນທີ 2 ກຸມພາ ປີ 2024 ສຳນັກຂ່ າວ AP ໄດ້ລາຍງານວ່າ ອົງການຢູເນສໂກຕຽມການຫາລືກັນໃນເດືອນກໍລະກະດາ ປີ 2024 ນີ້ ທີ່ນິວເດລີ ປະເທດອິນເດຍ ໂດຍໜຶ່ງໃນປະເດັນທີ່ຈະຫາລືກັນນັ້ນ ແມ່ນສະຖານມໍລະດົກໂລກຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງກັ້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລ ະ ການເດີນທາງສູ່ເມືອງຫຼວງພະບາງຜ່ານທາງເຮືອ ຊາວບ້ານທີ່ສູນເສຍທີ່ດິນທຳການກະເສດ ແລະ ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ ເພື່ອຫຼີກທາງໃຫ້ກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ເຫັນວ່າລັດຖະບ ານລາວ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຄວນຈະສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມໃຫ້ລະອຽດກ່ອນຈະເລີ່ມໂຄງການ ເພາະຊາວບ້ານສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍ ບັນຫາ ຊາວບ້ານໃນເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ ມູນຄ່າເງິນຊົດເຊີຍປະເພດທີ່ດິນທຳການກະເສດ ແມ່ນໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານຫາ 50 ລ້ານກີບຕໍ່ເຮັກຕາ ແຕ່ມູນຄ່າທີ່ຊາວບ້ານຮຽກຮ້ອງແມ່ນ 150 ລ້ານກີບຕໍ່ເ ຮັກຕາ ເຖິງຈະສົມເຫດສົມຜົນກັບສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ນອກນີ້ ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງ ຍັງຕ້ອງສູນເສຍອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການປູກຜັກ ແລະ ຫາ ປາໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຊາວບ້ານປະມານ 5-50 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄອບຄົວສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ຕ້ອງເສຍອາຊີບ ສູນເສຍວັດ ທະນະທຳ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໂດຍທີ່ຊາວບ້ານບໍ່ມີສິດທິຈະຄັດຄ້ານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຫຍັງໄດ້ ກະທັ່ງຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ບ້ານຈັດສັນໃໝ່ ດັ່ງຊາວບ້ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ຜົນກະທົບ ອັນ ກັງວົນໃຈຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນນີ້ແຫຼະ ຫາກລະກະພ້ອມກັບໂຄງການຂະເຈົ້າ ຜູ້ໃດກະບໍ່ຢາກຍົກຍ້າຍ ຍົກຍ້າຍແລ້ວ ບາດນີ້ມາຢູ່ບ້ານ ບ້ານໃໝ່ນີ້ ມັນກະມາຢູ່ພູຢູ່ດອຍ ບ້ານກະບໍ່ສະດວກສະບາຍເດ້ ເປັນຄືຂັ້ນໄ ດນີ້ ໂອ້ ມັນບໍ່ຄືບ້ານເກົ່າເຮົາເດ້ ຫາປູຫາປາຕາມນ້ຳຄືແຕ່ເກົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຊາວບ້ານໃນເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກ່າວວ່າ ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ແມ່ ນໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນພຽງສ່ວນໜຶ່ງ ສ່ວນແຜນການຊົດເຊີຍ ແລະ ແຜນການຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຊາວບ້ານຫຼັງຈາກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ້ານຈັດສັນໃໝ່ ເກືອບຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຈາກທາງ ການລາວ ແລະ ຖ້າໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບສິນມໍລະດົກໂລກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນກະທົບໜັກເບົາ ກໍບໍ່ຄວນດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ເພາະບໍ່ຕ້ອງການເຫັນເມືອງ

ກ່ອນໜ້ານີ້ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໄດ້ຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານຫ້ວຍຍໍ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 74 ຄອບຄົວ ມີປະຊາກອນ 316 ຄົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຍ້ອນການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອ ນຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ ແລະ ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດບ້ານເກົ່າ ເພື່ອໄປຢູ່ບ້ານຈັດສັນໃໝ່ຕາມແຜນພັດທະນາສຳເລັດ 100% ເມື່ອເດືອນພຶດສະຈິກາ ປີ 2022 ຜ່ານມາ ສ່ວນບ້ານທີ່ຈະຖືກຍົກຍ້າຍໃນປີ 2024 ປັດຈຸບັນກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການບຸກເບີກທີ່ດິນ ແລະ ກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃໝ່ໃຫ້ກັບຊາວບ້ານທີ່ຈະສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ຖືກຍົກຍ້າຍຢູ່ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 3 ບ້ານ ລວມມີ 2,056 ຄອບຄົວ ດັ່ງບ້ານລາດຫານ 411 ຄອບຄົວ ປະຊາກອນ 802 ຄົນ ບ້ານຍວຍໄຮ 313 ຄອບຄົວ ປະຊາກອນ 637 ຄົນ ແລະ ບ້ານລາດກຶມ 480 ຄອບຄົວ ປະຊາກອນ 220 ຄົນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນ ມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຜ່ານມານະ ຮັບຮອງຈຸດພື້ນທີ່ ອັນຕັ້ງບ້ານໃໝ່ຫັ້ນ ຖືວ່າແລ້ວ ບ້ານລາດຫານ ຍວຍໄຮ ແລ້ວກະບ້ານລາດກຶມໄປຮ່ວມກັບບ້ານລາດແອນ ຖືວ່າແລ້ວສາມຈຸດ ຄ່າຊົດເຊີຍເຂົາຫຼວງພະບາງນີ້ ຖືວ່າຍັ ງບໍ່ທັນໄດ້ຊົດເຊີຍຫຍັງເທື່ອ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງ ຈະມີຊາວບ້ານ 23 ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ປະກອບມີເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງ ພະບາງ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍແຍກອອກເປັນ 4 ກຸ່ມດັ່ງນີ້ ກຸ່ມທີ 1 ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 100% ແລະ ຖືກຍົກຍ້າຍຈຳນວນ 6 ບ້ານ 580 ຄອບຄົວ ລວມ 2,285 ຄົນ ກຸ່ມທີ 2 ໄດ້ຮັບຜົນກ ະທົບບາງສ່ວນ ແລະ ມີບາງຄອບຄົວ ຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ ຫຍັບຍ້າຍຈຳນວນ 9 ບ້ານ 692 ຄອບຄົວ ລວມ 3,855 ຄົນ ກຸ່ມທີ 3 ສູນເສຍທີ່ດິນ ແຕ່ບໍ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ຈຳນວນ 8 ບ້ານ 671 ຄອບຄົວ ລວມ 2,330 ຄົນ ກຸ່ມທີ 4 ບ້ານທ້າຍເຂື່ອນ ທີ່ອາດຈ ະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແຕ່ບໍ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ຈຳນວນ 3 ບ້ານ 189 ຄອບຄົວ ລວມ 904 ຄົນ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄທໄດ້ເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້ າຈາກເຂື່ອນດັ່ງກ່າວໃນເດືອນພຶດສະຈິກາ ປີ 2022 ຜ່ານມາ ໂດຍມີສັນຍາດຳເນີນງານກໍ່ສ້າງລະຫວ່າງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ປີ 2023 ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 1 ມົກກະລາ ປີ 2028 ມູນຄ່າ 1,615 ລ້ານບາດ ສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງ ພະບາງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,460 ເມກະວັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຍໍ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຕ່ຫ່າງຈາກເມືອງມໍລະດົກໂລກປະມານ 25 ກິໂລແມັດ ໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນການຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງບໍລິສັດຫຼວງພ ະບາງພາວເວີຈຳກັດ ໂດຍມີບໍລິສັດຜູ້ຖືຮຸ້ນໂຄງການປະກອບມີ ບໍລິສັດ PT ຈຳກັດ 38 ເປີເຊັນ ບໍລິສັດເປໂຕຣຫວຽດນາມພາວເວີຈຳກັດ 10 ເປີເຊັນ ບໍລິສັດໄຊຍະບູລີພາວເວີ 42 ເປີເຊັນ ແລະ ບໍລິສັດ ຊໍການຊ່າງ 10 ເ ປີເຊັນ ໂດຍມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 3,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງ ຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ກັບປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 2 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະ ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີໜັງສືແຈ້ງໄປຍັງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລື່ອງການກວດພົບເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກສາຍພັນ H5N1 ຢູ່ຕະຫຼາດດ່ານຊ້າງດົງໝາກຄາຍ ບ້ານດ່ານຊ້ າງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ ໃນວັນທີ 23 ເດືອນມົກກະຣາ ປີ 2024 ສູນວິໄຈພະຍາດສັດໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງສະວັອບຜົ້ງປາກໄກ່ ແລະ ເປັດ ຈຳນວນ 65 ຕົວຢ່າງ ຫຼັງຈາກຜ່ານການວິໄຈດ້ວຍ ເຕັກນິກ Real Time PCR ປາກົດວ່າພົບເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສັດປີກສາຍພັນ H5N1 ຈຳນວນ 30 ຕົວຢ່າງ ຈຶ່ງໄດ້ລົງເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກວດຢັ້ງຢືນຕື່ມອີກຈຳນວນ 11 ຕົວຢ່າງ ພົບເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກສາຍພັນ H5N1 ຈຳນວນ 5 ຕົວຢ່າງ ແລະ H9N2 ຈຳນວນ 5 ຕົວຢ່າງ ທັງນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານຕື່ມວ່າ ມີຊາວບ້ານຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກຈາກໄກ່ ແລະ ເປັດເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວຫຼືບໍ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຊາວບ້ານ ຜູ້ລ້ຽງສັດປີກນາງໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາງກ່າວວ່າ ໂຕໄກ່ ແລະ ເປັດທີ່ນາງລ້ຽງໄວ້ ແມ່ນສັດປີກທີ່ນຳເຂົ້າມາຈາກປະເທດໄທທັງໝົດ ເຊິ່ງສັດປີກເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາ ມແຂງແຮງທົນທານຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈວ່າສັດປີກທີ່ນາງລ້ຽງ ໜ້າຈະສາມາດຢູ່ລອດໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກໄດ້ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ໂ ຕໄກ່ທີ່ເຮົານຳເຂົ້າມາບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາຫຍັງ ເພາະວ່າມັນຮັບວັກຊີນຄົບຕາມໂປຣແກຣມແລ້ວເຈົ້າ ແມ່ນ ຕັ້ງແຕ່ໝໍລ້ຽງຢູ່ຟາມແລ້ວເຈົ້າ ໂຕເປັດກໍຄືກັນ ໂຕເປັດກໍຄືເປັດໄລ່ທົ່ງທີ່ເຮົານຳເຂົ້າມາ ກໍຮັບວັກຊີນ ມາຄົບແລ້ວ ກໍບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາຫຍັງເຈົ້າ ຟາມທີ່ຊື້ໄປສ່ວນຫຼາຍກໍເຮັດຟາມເປີດ ບໍ່ມີຟາມປິດດອກບ້ານເຮົານະ ມີກໍມີໜ້ອຍ ທາງດ້ານຊາວບ້ານຜູ້ລ້ຽງສັດປີກອີກຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ລາວກໍຕ້ອ ງໄດ້ໃສ່ວັກຊີນກັນພະຍາດມາແຕ່ໂຕສັດຍັງນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ສັດປີກຂອງລາວມີຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນດຽວກັນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າສັດປີກປະເພດໄກ່ ແລະ ເປັດມາຈາ ກປະເທດຫວຽດນາມ ຍ້ອນຈຳນວນໄກ່ ແລະ ເປັດທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຜູ້ລ້ຽງສັດປີກລາວ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວວ່າ ໂອ້ ແມ່ນໄດ້ໃສ່ ມັນຕອນນ້ອຍອະນຸບານແລະ ໃສ່ອັນ ຢາເ ຈາະ ແຕ່ລະ

ຕໍ່ກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປຫາສູນວິໄຈພະຍາດສັດ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮັບສາຍ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການລ້ຽງສັດ ປີກທ່ານໜຶ່ງ ຊຶ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວວ່າ ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບພະຍາດໄຂ້ຫວັດໜ້າບວມ ແລະ ພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ ເຮັດໃຫ້ໄຈ້ແຍກໄດ້ຍາກ ແຕ່ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກຈະມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງລົ້ມຕາຍຫຼາຍຢ່າງໄວວາ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໄຂ້ຫວັດສັດປີກນີ້ມັນຄ້າຍໆກັບພວກຫວັດ ຫວັດໜ້າ ໜ້າ ບວມນະ ຄ້າຍໆພວກອ່າອະຫິວາເນາະ ແຕ່ວ່າມັນອາການມັນເປັນມັນ ມັນຈະຕາຍ ຈະຕາຍຫຼາຍ ຈະຕາຍຫຼາຍບາດດຽວນະ ແຕ່ວ່າຄັນເປັນ ເປັນອະຫິວາທຳມະດາ ເຮົາຈະສັງເກດງ່າຍ ຂີ້ຈະມີສີຂາວ ກົດຂຽ ວຫັ້ນເນາະ ຕາມໂຕຫັ້ນນະ ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ທີ່ຜ່ານມາປະເທດລາວເຄີຍປະສົບກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກມາໃນປີ 2004 ແຕ່ໄລຍະປັດຈຸບັນຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາສັ ດປີກເປັນສ່ວນຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດຕາມລະດູການ ຍ້ອນສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ ເຮັດໃຫ້ສັດປີກທີ່ລ້ຽງອາດຈະມີອາການປ່ວຍຕາຍໄດ້ ຊຶ່ງຜູ້ລ້ຽງຈະຕ້ອງແຍກສັດທີ່ເຈັບເປັນອອກຈາກກັນ ເພື່ອສັງເກ ດອາການ ແລະ ໄຈ້ແຍກໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ເປັນອາການຂອງພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ ຫຼື ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ໂດຍຈະຕ້ອງປຶກສານຳສັດຕະວະແພດຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍການບົ່ງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກຕ້ອງໃ ຊ້ວິທີການກວດເຊື້ອໃນສູນວິໄຈ ຫຼື ຫ້ອງກວດເຊື້ອພະຍາດໂດຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ທັງນີ້ ໃນໜັງສືຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ດັ່ງກ່າວ ລະບຸໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍສັດປີກ ຫ້າມບໍລິໂພກສັດປີກທີ່ເຈັບເປັນ ຫຼື ຕາຍຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກຳຈັດສັດ ປີກທີ່ຕາຍດ້ວຍການເຜົາ ຫຼື ຝັງ ໃຫ້ຂ້າທຳລາຍສັດປີກທີ່ຕິດເຊື້ອ ຈຳກັດຂອບເຂດລັດສະໝີເພື່ອຕັດວົງຈອນການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເຮັດອະນາໄມ ສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ໂຮຍປູນຂາວໃສ່ຄອກສັດໃຫ້ທົ່ວເຖິ ງ ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ສັດຕະວະແພດບ້ານ ສອບສວນຫາສາເຫດການ ລະບາດ ແລະ ປະສານກັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງ ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກສາຍພັນ H5N1 ນຳດ້ວຍ ໄລຍະຜ່ານມາ ຊາວບ້ ານຜູ້ລ້ຽງໄກ່ກໍປະສົບບັນຫາພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ ຫຼື ພະຍາດຕາຍຫ່າ ແຜ່ລະບາດໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ໃນໄລຍະກາງເດືອນຫາທ້າຍເດືອນກຸມພາ ປີ 2023 ຍ້ອນສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ ໂດຍໄກ່ທີ່ຕິດເຊື້ອດັ່ງ ກ່າວຈະມີອາການຂີ້ມູກໄຫຼ ເປັນໄຂ້ ໜາວສັ່ນ ແລະ ງ່ວມເຫງົາ ບໍ່ຢາກກິນອາຫານ ຊຶ່ງເຊື້ອພະຍາດສາມາດແຜ່ກະຈາຍໃນຄອກສັດໄດ້ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ໄກ່ທະຍອຍຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ອາດຈະຕິ ດແປດໄປຍັງຄອກສັດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໄດ້ ແລະໃນວັນທີ 25 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄາຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດໃນທົ່ວ ປະເທດ ໂດຍມີຜົນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ຍ້ອນການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຊຶ່ງຈະເປັນການເພີ່ມຕົ້ນທຶນການລ້ຽງສັດປີກຂອງຊາວບ້ານໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕື່ມອີກ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ຈັດມາສະເໜີທ່ານ ນັກວິຊາການລາວ ແລະ ໄທ ມີຄວາມເຫັນກົງກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທາງການລາວຈະບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ ທະເລຈີນໃຕ້ ເພື່ອຮັກສາການພົວພັນອັນດີກັບຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈຳປາທອງ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະທານວຽນອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ນີ້ ກໍຈະຮັກສາຈຸດຢືນເປັນກາງເໝືອນເດີມ ຄືຈະບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ເພື່ອຮັກສາການພົວພັນ ອັນດີກັບຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມເອົາໄວ້ ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ກໍມີຈີນ ຫວຽດນາມ ຟີລິບປິນ ບຣູໄນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ມາເລເຊຍ ເຊິ່ງຕ່າງກໍອ້າງກຳມະສິດ ອຳນາດອະທິປະໄຕເໜືອດິນແ ດນທາງທະເລ ຮວມທັງໝູ່ເກາະຕ່າງໆ ຍ້ອນວ່າຂົງເຂດນີ້ມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າຫຼາຍ ເປັນເຂດຍຸດທະສາດສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າແລ່ນຜ່ານ ມີຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຈີນຈຶ່ງປະກາດເອົາທະເລຈີນໃຕ້ເກືອບວ່າທັງໝົດເປັນຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ວ່ານີ້ ອັນທີ່ຍາກທີ່ສຸດສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນວ່າ ທັງສອງປະເທດນີ້ ເປັນປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ເອື່ອຍອີງ ແລະ ເພິ່ງພາອາໄສຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໃນເວລາທີ່ລາວປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນໜັກໜ່ວງ ແລະ ເປັນໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕິດໜີ້ຈີນຢ່າງມະຫາສານຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ນັກວິຊາການລາວທີ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກສຽງ ກ່າວຕໍ່ວິທ ະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ ບົດບາດຂອງລາວໃນເລື່ອງນີ້ຂ້ອນຂ້າງຍາກ ເນື່ອງຈາກປະເທດລາວຕ້ອງໄດ້ຮັກສາການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີ ທີ່ມີກັບຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ເໝືອນດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັ ດມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງຄັ້ງກ່ອນ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານວຽນອາຊຽນ ລາວໄດ້ຮັກສາຈຸດຢືນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເປັນກາງ ບໍ່ອຽງໄປຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ແລະພ້ອມຮັ ບຮອງວ່າ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ຕ້ອງແກ້ໄຂໂດຍການນັບຖືຫຼັກການກົດໝາຍສາກົນ ວ່າດ້ວຍການເຄົາລົບຫຼັກອະທິປະໄຕລະຫວ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍທາງທະເລ ໝາຍຄວາມວ່າລັດຖະບ ານລາວເວົ້າແບບເປັນກາງ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດເປັນພິເສດ ມີບັນຫາກັນ ກໍໄປແກ້ໄຂຢູ່ສານໂລກ ຫຼືອາດຈະຫາຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ທີ່ພ້ອມຈະເປັນປະເທດຮ່ວມມືທີ່ດີເອົາເອງ ແລະ ຢ່າໃຫ້ອາເມລິກາມາແຊກແຊງກິ ດຈະການພາຍໃນພາກພື້ນນີ້ ແລະ ເຊື່ອວ່າປີນີ້ ຈຸດຢືນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເປັນຄືເກົ່າ ປະເທດລາວບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດເດັດຂາດ ແຕ່ຈະປ້ອງກັນໂຕເອງ ໂດຍການຍົກຫຼັກການກົດໝາຍສາກົນຂຶ້ນມາເວົ້າເທົ່ ານັ້ນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາແບບສັນຕິວິທີ ແລະ ຖ້າຂັດແຍ່ງກັນກໍຈະບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບປະເທດລາວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວສ່ ວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈນຳພໍເທົ່າໃດ ມີແຕ່ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສົນໃຈເທົ່ານັ້ນ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ ແລະ ກໍມີຄວາມເຫັນສອດຄ່ອງກັນວ່າ ປະເທດລາວຄວນວາງໂຕເປັ ນກາງ ດັ່ງຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນວຽກງານການພົວພັນສາກົນຂອງລາວທ່ານໜຶ່ງ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໜ້າຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້ໃນໄວໆນີ້ ທີ່ເປັນກາງ ໂດຍ ຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ແບບວ່າ ອ່າ ອຽ ງໄປຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ແມ່ນແລ້ວເຈົ້າ ຄືສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ຄ່ອຍ ອ່າ ອອກສຽງຫຼາຍ ກໍຄືຈະບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມເຫັນຫຼາຍ ແມ່ນ ຈະ ຈະເນັ້ນຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ ອັນທະເລເນາະ ໂຕນັ້ນເນາະ ແມ່ນໆໆ ກະແມ່ນໆ ຜົນກະທົບ ກະຈະບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍ ໂດຍ ເພາະເຮົາບໍ່ມີທະເລ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຍ້ອນເປັນຄືທີ່ວ່ານັ້ນ ການຈັດການຮຽນການສອນຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ຫຼື ການນຳສະເໜີຂ່າວສານຂອງທາງການລາວ ກ່ຽວກັບບັນຫ າຂອງຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນບັນຫາກ່ຽວກັບກໍລະນີຂັດແຍ່ງໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຈຶ່ງສະເໜີແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະບັນຫາ ຫຼື ຮັບຟັງຄວາມເຫັນຂອງກຸ່ມຄົນຕ່າງໆພໍເທົ່າໃດ ຍ້ອນບໍ່ຕ້ອງການເຂົ້ າຮ່ວມໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບປະເທດໃດ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນປະເດັນທີ່ມີປະເທດມະຫາອຳນາດ ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຖານະເປັນປະທານວຽນອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ນີ້ ສປປ ລາວ ແນ່ນອນຈະບໍ່ນຳປະເດັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ມາເປັນວາລະກອງປະຊຸມຮ່ວມໃນລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົນມີບັນຫາຂັດແຍ່ງກັບຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນວ່າມີການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືອັນດີຍິ່ງກັບສອງປະເ ທດນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍດ້ານ ໃນການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງລາວ ທີ່ປະເຊີນກັບວິກິດການໜັກໜ່ວງໃນປັດຈຸບັນນີ້ຟື້ນໂຕໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ປະເທດລາວຈຶ່ງກຳນົດນະໂຍບາຍການຕ່າ ງປະເທດຢູ່ໃນລັກສະນະເປັນກາງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທີ່ມີບັນຫາຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການເຈລະຈາແບບສັນຕິວິທີ ບໍ່ໃຊ້ກຳລັງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກ ລົງກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ດັ່ງທີ່ເຄີຍໃຫ້ໄວ້ກັບອາຊຽນນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ອະດິສອນ ເສມແຢ້ມ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານລາວສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນເອເຊຍສຶກສາ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງໄທ ໃຫ້ຄວາມເຫັນທາງດ້ານວິຊາການວ່າ ມັນເປັນຄວາມສຳພັນສາມເສົ້າ ງັ້ນລາວຕ້ອງພະຍາຍາມຖ່ວງດຸນຕົງນີ້ໄງ ເພາະລາວເອງກໍໄມ່ເປັນຄູ່ກໍລະນີທະເລຈີນໃຕ້ໃຊ່ໄໝ ແຕ່ລາວມີສຳພັ ນ ມັນເປັນຄວາມສຳພັນສາມເສົ້າ ເພາະສະນັ້ນ ລາວຕ້ອງພະຍາຍາມດຸ່ນດ່ຽງປະເດັນນີ້ ເພາະວ່າລາວເອງກໍບໍ່ແມ່ນຄູ່ກໍລະນີຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ແມ່ນບໍ່ ແຕ່ລາວມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີຕໍ່ຫວຽດນາມ ໃນຖານະທີ່ ມີຄວາມສຳພັນພິເສດ ເປັນສະຫາຍຮ່ວມລົບ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບຈີນ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນເຈົ້າໜີ້ໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເປັນນັກລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍ ະທີ່ລາວປະສົບບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ຕ້ອງເພິ່ງພາຈີນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນເລື່ອງນ້ຳມັນ ເລື່ອງອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ລາວເອງກໍຕ້ອງຊັ່ງຊາ ເພາະວ່າມັນກໍຈະເປັນຄວາມຂັດແຍ່ງໃນປະເທດອາຊຽນ ປະເທດທີ່ ເປັນ mainland ປະເທດບໍ່ຕິດກັບທະເລ ກໍຄືປະເທດທີ່ຢູ່ທາງພີ້ກັບປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຄາບສະໝຸດ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ປະເທດຈີນອ້າງອຳນາດອະທິປະໄຕ ຫຼື ກຳມະສິດຂອງຕົນໃນທະເລຈີນໃຕ້ເກືອບວ່າ ທັງໝົດ ເພື່ອກອບໂກຍເອົາຜົນປະໂຫຍດ ພ້ອມທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຕ່ໃນຂົງເຂດນີ້ມີບັນຫາເລື່ອງອະທິປະໄຕເໜືອດິນແດນທີ່ທັບຊ້ອນກັນຫຼາຍປະເທດ ເຮັດໃຫ້ເກີ ດບັນຫາຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະເທດຂຶ້ນ ຈົນສະຫະລັດອາເມລິກາປະກາດຈຸດຢືນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ວ່າ ທະເລຈີນໃຕ້ເປັນນ່ານນ້ຳສາກົນທີ່ບໍ່ມີປະເທດໃດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງໄດ້ ຂໍ້ຂັດແຍ່ ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຈີນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດມະຫາອຳນາດໃນໂລກ ເຊັ່ນ ສະຫະລັດອາເມລິການຳດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ອະ ດີສອນ ເສມແຢມ ກ່າວທາງດ້ານວິຊາການວ່າ ແຕ່ວ່າຕົງນີ້ເນຍເອງ ກໍຄືມັນກໍໄປຂັດແຍ່ງກັບອາເມລິກາ ຫຼື ໄອ້ ໄອ້ເລື່ອງ Indo-Pacific Strategy ຫຼື ອະໄລປະມານນັ້ນນັ້ນ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ປະເດັນກໍຄືມັນໄປຂັດແຍ່ງກັບອາເມລິກາ ຫຼື ຍຸ ດທະສາດອິນໂດປາຊີຟິກປະມານນີ້ ມັນກໍມີບັນຫາວ່າ ອາເມລິກາກໍບອກວ່າ ບ່ອນນີ້ມັນເປັນນ່ານນ້ຳສາກົນ ບ່ອນນີ້ມັນເປັນການເດີນເຮືອເສລີ ມັນກໍຊິມີການກະທົບກະທັ່ງກັນລະຫວ່າງອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ແ ລະ ຄົນຄາດການວ່າ ທ່າເຮືອການຄ້າອີ່ຫຍັງຕ່າງໆທີ່ຈີນມາລົງທຶນສ້າງ ມັນສາມາດປ່ຽນຈາກທ່າເຮືອການຄ້າມາເປັນທ່າເຮືອທີ່ໃຊ້ໃນທາງທະຫານໄດ້ ເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມບໍລິເວນພື້ນທີ່ທະເລຈີນໃ ຕ້ ແຕ່ຈີນເອງກໍອ້າງໃນເລື່ອງຂອງເສັ້ນທາງສາຍໄໝທາງທະເລຂອງຕົນ ເມື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ ປະເທດກຳປູເຈຍກໍໄດ້ເປັນປະທານວຽນອາຊຽນໃນປີ 2012 ແຕ່ປະເທດອາຊຽນບໍ່ສາມາດອອກຖະແຫຼງການສະແດ ງຈຸດຢືນຂອງພວກຕົນຮ່ວມກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີອາຊຽນກ່ຽວກັບບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ນັ້ນໄດ້ ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ແທນຈາກປະເທດຟີລິບປິນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດໜຶ່ງເຊິ່ງອ້ າງອະທິປະໄຕເໜືອທະເລຈີນໃຕ້ພາກສ່ວນໜຶ່ງ ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ປະເທດກຳປູຊາທີ່ເຫັນພ້ອມກັບຈີນທີ່ວ່າ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນກຳປູຊາບໍ່ແມ່ນ ປະເທດທີ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງນັ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວາລະການຕັດສິນວ່າປະເທດໃດຜິດ ປະເທດໃດຖືກ ແລະ ລ່າສຸດນີ້ ຜູ້ນຳປະເທດຈີນກໍໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເມື່ອເດືອນທັນວາ 2023 ວ່າຈະຍັງໃຊ້ມາດຕະການທາງການ ທະຫານກົດດັນປະເທດຟີລິບປິນ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ກໍລະນີຂັດແຍ່ງໃນທະເລຈີນໃຕ້ຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈີນໃຊ້ປືນເລເຊີ ປືນສີດນ້ຳແຮງດັນສູງ ຍິງໃສ່ເຮືອຍາມຊາຍຝັ່ງທະເລ ແລະ ເຮືອສະບຽງຂອງຟີລິບປິນ ເຮັດໃຫ້ຟີລິບປິນ ຕອບໂຕ້ໂດຍການປະທ້ວງທາງການທູດ ແລະ ສະແດງຄວາມນ້ອຍໃຈທີ່ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຟີລິບປິນໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວພໍເທົ່າໃດ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເ ຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ແລະ ກໍສະບາຍດີບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ທ່ານຜູ້ຊົມ ເລື່ອງທີ່ເ ຮົາຈະລົມກັນໃນ EP ນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ສຸພັດຕາ ແລ້ວກໍຄືວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຈັບໂຕຊາວບ້ານ 6 ຄົນຢູ່ບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລ້ວອີກຫົວຂໍ້ໜຶ່ງກໍແມ່ນເວົ້າເລື່ອງການວ່າເດັກນ້ອຍຖືກລັ ກພາໂຕໄປແດ່ ແລ້ວກໍມີເດັກນ້ອຍລັກໜີອອກຈາກບ້ານແດ່ນະ 2 ຫົວຂໍ້ທີ່ພວກເຮົາຈະມາລົມກັນໃນ EP ນີ້ ບັດນີ້ເຂົ້າເລື່ອງຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບ ປະຊາຊົນບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ປະທ້ວງເພື່ອ ທວງເອົາສິດທີ່ດິນຂອງຕົວເອງຄືນມາ ແຕ່ວ່າຫົກຄົນນັ້ນຖືກຈັບຫັ້ນນະ ຄວາມຄືບໜ້າລ່າສຸດນີ້ຄືວ່າມີອົງການຈັດຕັ້ງສິດທິມະນຸດສາກົນເພິ່ນອອກມາເວົ້າເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າ ກະອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກການທູດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ກະບາງກອກຫັ້ນ ເຂົ້າມາຕິດຕາມການສອບສວນການຈັບປະຊາຊົນທີ່ປະທ້ວງເລື່ອງທີ່ດິນດັ່ງກ່າວຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ ອງນີ້ນີ້ ອາ ເອເຊຍເສຣີກໍພະຍາຍາມໂທໄປຫາເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຖາມລາຍລະອຽດ ຫຼື ຖາມຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າທັງສອງທ່ ານນີ້ບໍ່ຮັບໂທລະສັບ ທັງນັ້ນທັງນີ້ ພວກເຮົາພະຍາຍາມຈະເປັນສື່ກາງວ່າ ຢາກໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກຝ່າຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພິ່ນຈະມີການຖະແຫຼງແນວໃດຫັ້ນນະ ມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຢ່າງ ຮອບດ້ານ ຊັ້ນຕໍ່ໄປບໍ່ຢາກວ່ າ ອາ ຈັກໜ້ອຍຊິວ່າ ເອີ ເອົາແຕ່ຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານພຽງຝ່າຍດຽວ ແຕ່ໃນສ່ວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ຮັບໂທລະສັບ ເຈົ້າ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ສຳລັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ນີ້ກໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມທ່ານຜູ້ຟັງລໍຖ້າຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມຕື່ມວ່າ ປະຊາຊົນທັງຫົກຄົນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດຕໍ່ໄປເນາະ ເວົ້າເລື່ອງ ເລື່ອງທີສອງຊະເນາະບັດນີ້ ເລື່ອງທີສອງທີ່ວ່າ ອາ ເດັ ກນ້ອຍ ຫຼານນ້ອຍທີ່ວ່າ ຖືກລັກພາຕົວໄປ ບາງຄົນກໍຖືກລັກພາຕົວໄປ ບາງຄົນກໍໜີອອກຈາກບ້ານຍ້ອນຄຽດໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ນະ ເຈົ້າ ກະຄືວ່າໃນເດືອນມັງກອນເນາະ ກໍມີສອງກໍລະນີ ອືມ ເກີດຂຶ້ນໃນໃນຕົ້ນເດືອນແ ລ້ວກໍທ້າຍເດືອນເນາະ ກໍຊິເວົ້າໂຕລ່າສຸດຊະ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນມື້ວັນທີ 27 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12 ປີ ຢູ່ບ້ານອຸດົມຜົນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ ຖືກລັກພາໂຕໄປຫັ້ນແຫຼະເນາະ ເ ພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຄອບພໍ່ແມ່ເດ້ຫັ້ນນະ ມີຄົນຂີ່ລົດມາຮັບເອົາໄປເລີຍ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ນ້ອງກໍໄດ້ລົມກັບຜູ້ປົກຄອງເພິ່ນ ເພິ່ນກໍເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ໃນມື້ດັ່ງກ່າວຫັ້ນ ເວລາປະມານ 11 ໂມງ 13 ນາທີເນ າະ ຕາມເພິ່ນເລົ່າໃຫ້ຟັງ ມີຊາວບ້ານຫັ້ນເຫັນລູກສາວລາວຂຶ້ນລົດໄປກັບຄົນແປກໜ້າ 3 ຄົນ ໃນຫັ້ນເປັນຜູ້ຍິງ 2 ເປັນຜູ້ຊາຍ 1 ເປັນຄົນລາວເນາະ ແລ້ວກໍໄດ້ມາແຈ້ງໃຫ້ແມ່ຮູ້ ແມ່ກໍໄປ ຂໍເບິ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດ ກໍ ເລີຍເຫັນລະພາບອີ່ຫຼີ ແມ່ນ ເຈົ້າ ກໍເລີຍປະກາດຕາມຫາລູກສາວ ເພາະວ່າບໍ່ຮູ້ເດ້ວ່າລູກຊິໄປໃສຫັ້ນນະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍປະກາດເນາະ ລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຫຼາຍໆ ແລ້ວກໍຜູ້ຂັບລົດທີ່ວ່າພາເດັກນ້ອຍຫັ້ນ ໄປຫັ້ນ ກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາເບີໂທຕາມປະກາດນັ້ນ ກໍບອກວ່າຊິເອົາມາສົ່ງຄືນ

ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7:00 ໂມງ ຫາ 8:00 ໂມ ງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ